ສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ມື້ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີກະມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີພະແນກພາສາລາວຈະປ່ຽນການນຳໃຊ້ພາສາຈາກພາສາລາວເກົ່າມາເປັນພາສາລາວໃ ໝ່ ແຂກຮັບເຊີນຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ກໍຄືທ່ານນາງ ມິນ ມິດເຊວ ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເພິ່ນຈະມາຊີ້ແຈງເຖິງເຫດຜົນວ່າ Why ເປັນຫຍັງຈະຕ້ອງມາປ່ ຽນມາເປັນພາສາລາວໃໝ່ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄ່ອຍມາປ່ຽນໃນຕອນນີ້ ສະບາຍດີ ມິນ
Hi Min
ສະບາຍດີ
Thank you very much for joining ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ມາຊີ້ແຈງ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນການໃຊ້ພາສາຈາກພາສາລາວເກົ່າມາເປັນພາສາລາວໃໝ່ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງປ່ຽນ ແລະ ເປັນຫຍັງຄ່ອຍມາປ່ຽນຕອນນີ້
First thank you so much for having me ກ່ອນອື່ນຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ຊີ້ແຈງ ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ລົງໂຕ ຍ້ອນວ່າພາສາລາວມີການປ່ຽນແປງມາຫຼາຍປີແລ້ວ ຄືທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ ສອງສາມປີມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດຄວາມ ຄິດເຫັນຜູ້ຟັງຢູ່ເມືອງລາວ ຜູ້ຟັງສ່ວນຫຼາຍບອກວ່າເນື້ອໃນຂ່າວພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຍາກ ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານວຽກງານຂ່າວສານ ພວກເຮົາເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານ ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂ່າວໃນທຸກດ້ານ ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາປ່ຽນເປັນພາສາລາວໃໝ່ພາຍໃນເດືອນມີນາ
So does that a ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຊິບໍ່ມີລາຍການທີ່ເປັນພາສາລາວເກົ່າເລີຍບໍ Uh no we will still continue to produce feature programs ໂອ້ ບໍ່ແມ່ນ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຜະລິດລາຍການສາລະຄະດີທີ່ເປັນພາສາລາວເກົ່າໄວ້ຢູ່ ຄິດວ່າມັນສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈ ະຮັກສາພາສາລາວເກົ່າໄວ້ ເອເຊຍເສລີພະແນກພາສາລາວໄດ້ເຮັດວຽກມາຫຼາຍທົດສະວັດຢ່າງພາກພູມໃຈ ໄດ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງວັດທະນະທຳລາວ ພາສາ ດົນຕີ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ ລາຍການຂອ ງພວກເຮົາສຸມໃສ່ຄວາມສຳຄັນທາງວັດທະນະທຳ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳກ່ອນສະໄໝຄອມມູນິດ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາໃນຊ່ວງການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້ ກະລຸນາໃຫ້ກ ານຕິຊົມເພື່ອປັບປຸງລາຍການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຂອບໃຈ Thank you very much for your clear explanation Min Thank you
ເຈົ້າ ຕໍ່ໄປກໍໃຫ້ທ່ານຮັບຟັງ ແລະກະຮັບຊົມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດສຸຂະພາບ ເປັນຈັ່ງໃດທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັບຟັງຢູ່ ທ່ານຜູ້ຊົມທີ່ຮັບຊົມຢູ່ເປັນຈັ່ງໃດ ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງບໍ່ ອ້າວ ດື່ມນ້ຳຊ້ຳ ມື້ນີ້ຊິໄດ້ດື່ມນ້ຳຊ້ຳ ດື່ມນ້ຳໄວ້ ເພື່ອວ່າມື້ນີ້ຊິໄດ້ສຳພາດແຂກພິເສດ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຊິໄດ້ລົມຍາວ ແມ່ນບໍ່ນີ້ ແຂກພິເສດ ແມ່ນລະ ແຂກພິເສດ ຄືແຂກພິເສດທ່ານນີ້ນີ້ລະ ເພິ່ນເປັນນັກພາສາສາດ ແຕ່ວ່າກ່ອ ນຈະ ມາລົມກັບເພິ່ນກໍຂໍ ອ່າ ໄດ້ນຳສະເໜີຫຍໍ້ໆໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ການຮຽນພາສາລາວປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຖືວ່າເກືອບຢາກວ່າເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍຂອງນັກສຶກສາລາວ ຍ້ອນວ່າການປະກອບອາຊີບ ເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ ວ ລະກະໄປຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມາກ່ອນຫັ້ນນະ ແລະ ໃນ EP ນີ້ເຮົາຈະມາສົນທະນາກັບອາຈານແສງຟ້າ ໂຫຼາ ຮອງຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ ລະ ກິລາ ແລະ ກະທັງເປັນອາຈານປະຈຳຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼືວ່າ ມຊ ຕອນນີ້ອາຈານແສງຟ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາແລ້ວ ສະບາຍດີອ າຈານແສງຟ້າ ສະບາຍດີອາຈານ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ລະກະສະບາຍດີຄູນແກ້ວເນາະ
ເຈົ້າ ຂອບໃຈອາຈານທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ ທີ່ວ່າເຫັນອາຈານຢູ່ໃນເຟສບຸກ ລະຂຽນພາສາລາວອອກມາ ຮຽນພາສາລາວມື້ລະຄຳ ມື້ລະຄຳຫັ້ນນະ ກະເລີຍ ຕິດຕາ ກະຕິດຕາມອາຈານຢູ່ຊັ້ນດອກ ເອີ ມື້ນີ້ກະຖືວ່າໂຊກດີ ທີ່ວ່າໄດ້ມີໂອກາດ ສົນທະນາມາລົມກັບອາຈານກ່ຽວກັບພາສາລາວ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອື
ຢາກຂໍຖາມອາຈານເລີຍ ເຂົ້າເລີຍເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ
ກ່ອນອື່ນ ຢາກໃຫ້ອາຈານເລົ່າປະຫວັດການສຶກສາ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຊົມໄດ້ຮູ້ນຳແດ່ວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ປະຫວັດການສຶກສາຫຍໍ້ໆເນາະ ເວົ້າກໍຖືວ່າຕັ້ງແຕ່ຮຽນປະຖົມ ປະຖົມນີ້ແມ່ນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຕັບ ແຟງ ເນາະ ຕັບແຟງ ທີ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເອີ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນຢູ່ ອ່າ ວິທະຍາໄລວຽ ງຈັນ ຫຼືພວກເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ ລີເຊເນາະ ລີເຊ ລີເຊ ເຈົ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫຼັງຈາກສ້າງຕັ້ງ ອ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ຖືວ່າກະໄດ້ປ່ຽນມາເປັນໂຮງຮຽນອຸດົມວຽງຈັນເນາະ ອື ຫຼັງຈ າກຈົບອຸດົມວຽງຈັນແລ້ວ ອາຈານກໍໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ລະກະໄດ້ເລືອກຮຽນ ອ່າ ພະແນກວັນນະຄະດີພາສາສາດ ເຊິ່ງເພິ່ນຈະສອນລົງເລິກກ່ຽວກັບພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີລ າວ ອື ລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາຈານກໍໄດ້ ເອີ ຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນພະນັກງານເນາະ ເປັນອາຈານສອນແລ້ວ ອາຈານກະມີໂອກາດໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ເອີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພາຍັບ ປະເທດໄທ ຢູ່ຊຽງໃໝ່ ປະເ ທດໄທເນາະ ເອີ ເວລາຮຽນຫັ້ນຄິດວ່າຊິໄດ້ໄປຮຽນເປັນພາສາໄທ ມັນຈະງ່າຍເນາະ ເພາະວ່າພາສາເປັນພາສາ ອ່າ ຕະກຸນດຽວກັນ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແຕ່ວ່າໄປຮຽນພັດບໍ່ແມ່ນເດ ຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ ເອີ ຄົນສອນກະແມ່ນມີແຕ່ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນອາເມລິກາ ຄົນ ອ່າ ອົດສະຕາລີ ຄົນນິວຊີແລນ ຄົນເຢຍລະມັນສິດສອນ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ອົດທົນຮຽນ ວ່າສາມປີກໍສຳເລັດ ອ່າ ປະລິນຍາໂທ ອັນນັ້ນຖືວ່າອາຈານໄດ້ຈົບ ອ່າ ປະລິນຍາຕີ ແມ່ນສາຂາວັນນະຄະດີ ພາສາສາດ ແລະ ກະໄປຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ພາສາສາດ ເຈົ້າ ອັນນັ້ນຖືວ່າແມ່ນການສຶກສາຂອງອາຈານໂດຍຫຍໍ້ ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍອະນຸຍາດຖາມອາຈານຕື່ມກ່ອນວ່າ ອາຈ ານຄຶດແນວໃດ ເຈົ້າ ຈຶ່ງວ່າມາເລືອກຮຽນພາສາລາວຕົວນີ້ ເອີ ຕົວນີ້ນີ້ຍ້ອນຫຍັງ ຍ້ອນຄວາມມັກອ່ານເນາະ ມັກອ່ານ ທຳອິດກໍມັກອ່ານນິທານແມ່ນບໍ່ ນິທານ ເອີ ພະເຈົ້າສິບຊາດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອ່ານແລ້ວຕໍ່ມາກໍ ຫຍັບ ຂຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກອ່ານນິທານ ແລະ ກໍມາອ່ານເລື່ອງສັ້ນຢູ່ໃນວາລະສານຕ່າງໆ ເອີ ທີ່ມີຢູ່ ອ່າ ແລະ ກໍມັກອ່ານຂ່າວ ເອີ ເປັນໜັງສືພິມຕ່າງໆເນາະ ຍ້ອນຄວາມມັກອ່ານນີ້ແຫຼະ ມັນຈຶ່ງເກີດມີແຮງບັນດານໃຈວ່າ ອ່າ ນຫຼາຍແລ້ວກໍຢາກຂຽນເດ້ ກໍຢາກຂຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງສັ້ນ ຊຶ່ງວ່າອາຈານມັກທີ່ສຸດ ເພາະວ່າໄດ້ຈອງໜັງສື ເອີ ວາລະສານ ອ່າ ໄຜ່ໜາມ ຊຶ່ງວ່າເປັນວາລະສານໃນສະໄໝນັ້ນ ກໍແມ່ນມະຫາສິລາ ວີລ ະວົງ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງມີ ອ່າ ທ່ານນາງ ອ່າ ດາລາ ກັນລະຍາ ທ່ານນາງດວງເດືອນ ເພິ່ນເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຂຽນມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນເນາະ ອືມ ວ່າອາຈານກໍມາອ່ານ ອ່ານ ແລະ ກໍຢາກຂຽ ນ ຢາກເປັນນັກຂຽນ ຄືເພິ່ນເນາະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໝົກມຸ່ນໃນການ ອ່າ ອ່ານນີ້ນະ ອ່ານແຕ່ພາສາລາວ ທັງໆທີ່ວ່າວິຊາຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າກະເລື່ອງການຮຽນເກັ່ງບໍ ຢູ່ໃນຫ້ອງກະແມ່ນລະດັບປານກາງ ລະດັບປານກາງ ແ ຕ່ວ່າຈະເນັ້ນເລື່ອງພາສາລາວຫຼາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກຈົບອຸດົມວຽງຈັນແລ້ວ ກະຖືກຊັບຊ້ອນໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວິ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນ ກະເລືອກຮຽນວັນນະຄະດີພາສາສາດ ຍ້ອນຫຍັງ ຍ້ອນວ່າຢາກເປັນຄູສອນພາສາລາວ ແລະ ກະຢາກ ຖ້າວ່າໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ເກັ່ງພາສາລາວ ໄດ້ອ່ານພາສາລາວແລ້ວ ກໍຢາກເປັນນັກຂຽນ ເອີ ກ່ຽວກັບພາສາລາວນີ້ນະ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ມັນຍ້ອນຄວາມຮັກ ອັນ ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນມາຈາກ ອ່າ ການອ່ານຫັ້ນລະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ແລ້ວມາເບິ່ງວ່າມາຮັບໜ້າທີ່ໂດຍຫຍໍ້ໆນີ້ເປັນຈັ່ງໃດເຈົ້າ ເອີ ຫຼັງຈາກທີ່ອາຈານ ອ່າ ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ອ່າ ຮຽນນະ ຖືວ່າສີ່ປີເນາະ ຫຼັງຈາກຈົບປີທີສີ່ແລ້ ວ ເພິ່ນກໍຊັບຊ້ອນໃຫ້ເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນເລີຍ ເຈົ້າ ແຕ່ນັ້ນມາ ແມ່ນລະ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາກະໄດ້ເປັນອາຈານສອນ ແລະ ເພິ່ນກະໃຫ້ສອນວິຊາປະຫວັດຕົວອັກສອນ ເຫັນບໍ່ ແລະ ກ ະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກະສອນພາສາລາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າເວລານັ້ນກະມີຄົນຕ່າງປະເທດມາຮຽນເດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ຈີນບໍ ອ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈັ່ງຊີ້ ແລະ ກະສະຫະພາບໂຊວຽດ ກະ ໄດ້ສົ່ງຄົນມາຮຽນ ເຫັນບໍ່ ແລະກະໄດ້ມີໂອກາດສອນຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສອນໄດ້ 6 ປີ ເພິ່ນ ອາຈານກໍໄດ້ຖືກການເລືອກໃຫ້ໄປສອນພາສາລາວ ໃຫ້ອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ JOCV ຂອງອົງການໄຈກາ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນເນາະ ໃນ ໃນ ໃນຊ່ວງປີໃດນີ້ ເກົ້າຮ້ອຍເກົ້າສິບ ຫາ ພັນເກົ້າຮ້ອຍເກົ້າສິບສາມ ໝາຍຄວາມວ່າສັດ ເຈົ້າ 3 ປີ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເຈົ້າ ເອົາ ເອົາປະຫວັດຫຍໍ້ໆຊ່ຳນີ້ກ່ອນ ບັດນີ້ມາເບິ່ງວ່າຄຳຖາມທີ່ຄົນຢາກຮູ້ລະ ເ ປັນຫຍັງການຮຽນພາສາລາວນີ້ວ່າ ຈຶ່ງແທບຈະເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍສຳລັບນັກສຶກສາລາວນີ້ ໂຕນີ້ນີ້ ກະຍ້ອນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເນາະ ຫຼາຍຄົນກໍຕັ້ງບັນຫາວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ ກະຍ້ອນ ວ່າ ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າພາສາລາວ ມັນກິນກັບເຂົ້າທຸກໆມື້ ເວົ້າທຸກໆມື້ ໃຊ້ທຸກໆມື້ ບາງຄົນຄິດວ່າ ແລະກະບາງເທື່ອພໍ່ແມ່ກະບໍ່ຢາກໃຫ້ຮຽນປານໃດກະມີເດ້ ກະວ່າ ລູກເປັນຫຍັງໄປຮຽນພາສາລາວນີ້ ເອີ ເປັນ ຫຍັງບໍ່ໄປຮຽນພາສາອັງກິດ ພາສາຝຣັ່ງ ພາສາເຢຍລະມັນ ພາສາເກົາຫຼີ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພາສາຈີນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຈົ້າ ສະໄໝອາຈານຄືກັນ ເວລາຮຽນ ອັນນັ້ນ ອັນ ແຕ່ວ່າ ອັນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ ພໍ່ເພິ່ນກໍໄດ້ເສຍແລ້ວເນາະ ມີແຕ່ ແມ່ ແມ່ເພິ່ນກໍເປັນ ອ່າ ອ່າ ຮຽນ ອັນ ພາສາສຶກສາ ເພິ່ນກໍວ່າຮຽນກໍຮຽນໂລດ ເພິ່ນກໍບໍ່ສົນໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າພີ່ນ້ອງ ເອີ ພີ່ນ້ອງເພິ່ນວ່າ ອັນ ແສງຟ້າ ໄປຮຽນຫຍັງ ເອີ ໄປຮຽນພາສາລາວ ເພິ່ນວ່າ ໂອ້ຍ ໄປຮຽນອີ່ຫ ຍັງ ເອີ ໄປຮຽນພາສາລາວຊິໄປໃສ ກະຊິຢູ່ລາວນີ້ແລ້ວ ເອີ ຊິມາເຮັດຫຍັງກິນ ແມ່ນບໍ່ ເຮັດຫຍັງກິນ ຫ້ວຍ ແນວມັກເດ ແຕ່ວ່າມັກ ແມ່ນ ມັກແລະກະແມ່ນຖ້າວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຮົາມັກຫັ້ນນະ ມັນຮຽນກະຮຽນໄດ້ ຮຽນກ ະຮຽນມ່ວນ ຫັ້ນເດ ແມ່ນບໍ່ ແລ້ວເຮັດ ຖ້າວ່າຮຽນສິ່ງໃດ ຮຽນພາສາລາວ ຖ້າວ່າຮຽນໃຫ້ມັນສຸດຂີດ ໃຫ້ມັນເຖິງ ເນາະ ຖ້າວ່າມັນເຮົາລົງເລິກໄດ້ຫັ້ນນະ ມັນກະມີນາກິນຄືກັນ

ເນາະ ບໍ່ວ່າວິຊາໃດ ບໍ່ພຽງແຕ່ພາສາລາວເນາະ ຈະຮຽນຊີວະ ຮຽນວິຊາອື່ນ ຮຽນແພດ ຮຽນໝໍ ກໍຕ້ອງຮຽນໃຫ້ມັນເກັ່ງ ອືມ ມັນຈຶ່ງຈະ ອ່າ ໃຊ້ການໄດ້ ວ່າຊັ້ນຊະ ໂອ ອັນ ອັນນີ້ການຕອບໂຈດວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງ ຄ່ອຍເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍສຳລັບນັກສຶກສາເນາະ ແມ່ນລະ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ນິຍົມ ສະຫຼຸບງ່າຍໆຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ນິຍົມ ເອີ ສ່ວນຫຼາຍກໍປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເວົ້າເລື່ອງພາສາ ພາສາຫຍັງ ເຈົ້າ ພາສາຈີນ

ເກົາຫຼີໃຕ້ເດ ຍີ່ປຸ່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ມາຮຽນຫຼາຍ ປີນີ້ຫ້ອງປີກຽມບໍ່ແມ່ນເຈັດແປດຫ້ອງພຸ້ນວາ ຫ້ອງໜຶ່ງກໍສາມ ສາມສິບຄົນເດ້ຮຽນ ສະແດງວ່າສອງຮ້ອຍປາຍຄົນມາຮຽນປີກຽມພາສາລາວນີ້ນະ ກໍສະແດງວ່າຄົນ ຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດຈີນມີຫຼາຍ ເກືອບສິບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການສອນພາສາລາວ ຫຼັກສູດພາສາລາວປ ະລິນຍາຕີ ແລະ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນກະມີການສອນ ມີ ອ່າ ພາກວິຊາພາສາລາວ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເຫັນບໍ່ ຖືວ່າເປັນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ
ເຈົ້າ ເຖິງວ່າເນາະ ອ່າ ຄົນລາວຢູ່ລາວປັດຈຸບັນນີ້ ນັກສຶກສາວ່າຊັ້ນເນາະ ເຂົາເຈົ້າເລືອກຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ເປັນຈີນເປັນອັງກິດ ແຕ່ວ່າພາສາລາວໃນປະເທດລາວກໍຖືວ່າຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມນິ ຍົມສົນໃຈຫຼາຍເນາະ ໃນ ໃນການຮຽນຕົວນີ້ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍອະນຸຍາດຖາມຕໍ່ເນາະ ຢາກໃຫ້ ອາທິ ໃຫ້ອາຈານອະທິບາຍ ເອີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການຂຽນພາສາລາວໃນປັດຈຸບັນແດ່ ເຈົ້າ ວ່າອາຈານເຫັນວ່ າເປັນແນວໃດ
ເຈົ້າ ຖືວ່າ ອ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັກຂະລະວິທີເນາະ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາເວົ້າ ພາສາລາວມີບັນຫາ ພາສາລາວມີບັນຫາ ທີ່ຈິງພາສາລາວບໍ່ມີບັນຫາເດີ ພວກນ້ອງ ພາສາລາວເຮົາເປັນຈັ່ງ ເປັນຫຍັງວ່າບໍ່ມີ ບັນຫາ ເພາະວ່າເຮົາໃຊ້ທຸກມື້ ພາສາເວົ້າເດ້ເນາະ ແລ້ວສ່ວນຫຼາຍເລື່ອງພາສາເວົ້າເປັນອັນ ອັນດັບທຳອິດ ສ່ວນວ່າເຮົາມີບັນຫາແມ່ນການໃຊ້ ພາສາ ໂດຍສະເພາະພາສາຂຽນເນາະ ເອີ ເພາະເວລາເ ວົ້າພາສາຂຽນມັນຕ້ອງເວົ້າເຖິງໄວຍາກອນເດ້ ແມ່ນບໍ່ ເວົ້າເຖິງໄວຍາກອນ ແລ້ວໄວຍາກອນພາກທຳອິດກໍແມ່ນອັກຂະລະວິທີ ອັກຂະລະວິທີໝາຍຄວາມວ່າວິທີການຂຽນຕົວອັກສອນໃນພາສາ ແມ່ນບໍ່ ຕົວນີ້ ຄືວ່າພວກເຮົາມີບັນຫາກ່ຽວກັບອັກຂະລະວິທີມາຕັ້ງແຕ່ ເອີ ທຳອິດພຸ້ນລະ ແຕ່ວ່າໃນ ໃນ ໃນສະໄໝບູຮານນີ້ກໍບໍ່ມີບັນຫາເນາະ ເພາະວ່າເພິ່ນຂຽນຕາມນິໄສເດ້ ເພິ່ນເອີ້ນນະ ໝາຍວ່າຂຽນຕາມນິໄສແມ່ນຫຍັ ງ ຂຽນຕາມນິໄສແມ່ນຂຽນຕາມສຽງຫັ້ນແລ້ວ ຂຽນຕາມສຽງນີ້ນະ ເອີ ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງວ່າ ເອົ້າ ຄົນລາວ ອ່າ ໃນສະໄໝບູຮານຄືບໍ່ໃຊ້ຕົວ ຣ ຫັນລີ້ນ ເພາະວ່າໃນພື້ນສຽງພາສາລາວ ມັນບໍ່ມີພາດ ມັນບໍ່ມີຕົວ ຣ ເຫັ ນບໍ່ ພວກນ້ອງສັງເກດຕົວເອງແມ ເອີ ເວລາເວົ້າພາສາລາວນີ້ ພວກເຮົາຫັນລີ້ນບໍ່ ລົດ ຕົວຢ່າງ ລົດ ລົດຊາດຈັ່ງຊີ້ ເຮົາເວົ້າບໍ່ ທັງໆທີ່ສະໄໝ ອ່າ ກ່ອນ ກ່ອນ ອ່າ 1975 ຫັ້ນ ເພິ່ນມີຕົວ ຣ ເນາະ ແຕ່ວ່າເວລາເຮົາລົມກັນມັ ນບໍ່ໃຊ້ຕົວ ຣ ເນາະ ໂອ້ ເປັນ ເປັນມາແຕ່ພຸ້ນເນາະ ວ່າພະຍາຍາມດັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວ ຣ ຫັນລີ້ນ ມັນຍາກແມ່ນບໍ່ ເພາະວ່າຕົວ ຣ ຫັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນສຽງພື້ນຖານຂອງລາວເຮົາ ເອີ ຢູ່ໃນລະບົບສຽງຂອງເຮົາບໍ່ມີສຽງ ຕົວ ຣ ຫັນລີ້ນຫັ້ນນະ ເຫັນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເຄົ້າເດີມຂອງມັນມີແມ່ນບໍ່ ເຄົ້າເດີມມັນກໍບໍ່ມີ ອັນສຽງເຮົາເວົ້ານີ້ນະ ເຮົາເວົ້າເຖິງພາສາເວົ້າກ່ອນ ບັດນີ້ພາສາຂຽນນີ້ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີໂຕ ຣ ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນ ວ່າພາຍຫຼັງ ອາ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບ ອາ ເອີ້ນວ່າພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ໂດຍສະເພາະປາລີສັນສະກິດ ໃນສະຕະວັດທີ 17 ເນາະ ຕັ້ງແຕ່ 15 16 17 ໂດຍສະເພາະ ຫັ້ນ ອາ ໃນສະຕະວັດທີ 17 ຫັ້ນ ເຮົາໄດ້ໃຊ້ພາສາປາ ລີສັນສະກິດຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາແປເອກະສານຈາກປາລີສັນສະກິດມາ ໃນສະໄໝຂອງພະເຈົ້າສຸລິຍະວົງສາເດ້ເນາະ ອາ ເລື່ອງສັງສິນໄຊບໍ ນາງແຕງອ່ອນ ກາລະເກດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນແຕ່ງໃນເວລານັ້ ນ ແລະກໍໄດ້ໃຊ້ຄຳສັບທີ່ຢືມມາຈາກພາສາປາລີສັນສະກິດຫຼາຍ ແລ້ວເວລາໃຊ້ໂຕ ຣ ຫັ້ນ ເວລາມາເປັນຄວາມລາວ ມາເປັນຄຳລາວ ກໍກາຍມາເປັນສຽງ ລ ຫຼືວ່າ ຮ ເຫັນບໍ່ ຮັກສາ ຈະສາມາດເປັນ ຣັກສະ ໃນພາ ສາສັນສະກິດ ກໍແປງມາເປັນຄຳລາວວ່າ ຮັກສາ ອາ ຫຼືວ່າ ລັກ ເວລາເວົ້າວ່າ ອະນຸລັກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອາ ເປັນລັກສະ ເປັນອະນຸລັກ ມັນເປັນ ລ ຫຼືເປັນ ຮ ເຫັນບໍ່ ອືມ ແລ້ວຕໍ່ມາ ອາ ໃນປີ 1935 ເພິ່ນໄດ້ສ້າງໄວຍາກອນ ຊຶ່ງວ່າໃ ຫ້ສາມາດຂຽນຄຳປາລີ ຄຳສັນສະກິດ ວ່າພາສາປາລີສັນສະກິດໄດ້ ເພາະວ່າເວລານັ້ນ ອາ ເພາະວ່າພາສາເຮົາໄດ້ຢືມຄຳມາຈາກປາລີສັນສະກິດຫຼາຍ ເພິ່ນກໍເລີຍວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນເດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທາງ ທາງ ຢູ່ທາງວັດເນາະ ແມ່ນບໍ່ ຢູ່ທາງວັດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນພາສາປາລີ ບັດນີ້ເວລາຮຽນພາສາປາລີ ເຮົາພັດຕົວອັກສອນຫັ້ນບໍ່ຄົບຕາມສຽງຂອງປາລີ ດັ່ງນັ້ນກະຢືມເອົາຄຳ ອາ ບາງເທື່ອກໍໃຊ້ພາສາໄທ ພາ ສາໄທເພິ່ນໃຊ້ເດ້ ໃຊ້ຄົບຕາມພາສາປາລີສັນສະກິດ ສ່ວນພາສາລາວເຮົາຫັ້ນ ອືມ ເພິ່ນໃຊ້ ເພິ່ນໃຊ້ຕົວທຳ ບັດນີ້ເພິ່ນວ່າຢາກເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວອັກສອນລາວ ໃນເວລານັ້ນ ໃນໄວຍາກອນປີ 1935 ເພິ່ນຈຶ່ງເພີ່ມ ຕົວອັກສອນໃສ່ເນາະ ຈາກ 26 ໂຕ ກາຍເປັນ 41 ໂຕ ເພີ່ມໄປເດ້ ເພີ່ມມາ 15 ໂຕພຸ້ນນະ ແລ້ວ 15 ໂຕນີ້ ໃນຫັ້ນມີໂຕ ຣ ເຫັນບໍ່ ມີຕົວ ຣ ແລ້ວກະເພິ່ນໃຊ້ສາມ ເອີ ປະມານ 4-5 ປີ ກໍໃຊ້ສະເພາະໃນວັດ ກໍບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຢູ່ໃ ນ ເອີ ອາ ວຽກງານທົ່ວໄປ ແລ້ວເພິ່ນກໍບໍ່ນິຍົມໃຊ້ ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປີ 1945 ກະມີການປະຊຸມກັນເດ້ ປະຊຸມກັນວ່າຊິເຮັດຈັ່ງໃດແຫຼະ ຕົວອັກສອນ ການຂຽນພາສາລາວນີ້ ກະເລີຍຕົກລົງກັນເອົາ ອືມ ແລ້ວກະເປັນອັນນັ້ ນລະ ອາ ເອີ້ນວ່າ ມີຫຍັງ ມື້ເຊົ້ານີ້ໄດ້ບໍ່ ອາ ເປັນ ອາ ເພິ່ນໄດ້ ອັນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າເປັນຫຼັກການເນາະ ເປັນຫຼັກການ ລາຊະໂອງການ ແມ່ນລະ ລາຊະໂອງການເລກທີ 10 ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຂຽນຕາມສຽງ ແຕ່ໃຫ້ມີໂຕ ຣ ໝາຍຄວາມວ່າຕັດອອກເບິດ ອັນນັ້ນ ໂຕສັນສະກິດ ໂຕປາລີນະ ເອີ ແຕ່ວ່າໂຕ ຣ ນີ້ເອົາໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ໃນ ເອີ ໄວຍາກອນສະໄໝຊຸມປີ ພັນເກົ້າຮ້ອຍສີ່ສິບຫາ ອ່າ ເຈັດສິບຫ້ານີ້ນະ ມັນຈຶ່ງມີໂຕ ຣ ຫັ້ນເດ ເຫັນບໍ່ ເຈົ້າ ເອີ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມາເວົ້າເຖິງໄວຍາກອນຂອງຝ່າຍ ເອີ ແນວລາວຮັກຊາດ ເຊິ່ງວ່າທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນເນາະ ເພິ່ນກໍແມ່ນອີງໃສ່ ອ່າ ແບບດັ້ງເດີມ ໂດຍບໍ່ມີໂຕສັນສະ ໂຕປາລີສັນສະກິດຈັກໂຕເລີຍ ເອີ ໝາຍແມ່ນໂຕ ຣ ເພິ່ນກໍບໍ່ໃສ່ເນາະ ບໍ່ເອົາມາເພີ່ມ ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຕັດເດ້ ໝາຍວ່າເຮົາບໍ່ມີ ເຮົາມາເພີ່ມຊື່ໆຫັ້ນນະ ໂຕ ຣ ນະ ເຫັນບໍ່ ເຈົ້າ ໂອ ທີ່ຈິງ ຄືຈິງມັນມາຈາກພາສາບາລີ ແລະ ສັນສະກິດເນາະ ໂຕນີ້ເນາະ ແມ່ ນໆ ເຈົ້າ ມາເບິ່ງບັດນີ້ວ່າ ເຮົາຮັກສາເຄົ້າເດີມຂອງພາສາ ຫຼືວ່າສັບຄຳເວົ້າໄດ້ແນວໃດແດ່ ອ່າ ການຮັກສາເຄົ້າເດີມ ມັນຕ້ອງຂຽນຕາມແບບໄວຍາກອນປີ 1935 ຈຶ່ງສາມາດຂຽນເຄົ້າເດີມຂອງຄຳສັບວ່າ ຄຳທີ່ ມາຈາກປາລີ ກໍຕ້ອງຂຽນໃຫ້ມັນຖືກເຄົ້າມັນ ມາຈາກສັນສະກິດ ກໍຕ້ອງຂຽນໃຫ້ມັນຖືກເຄົ້າມັນ ແຕ່ວ່າການຂຽນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຂຽນຕາມສຽງເວົ້າເນາະ ຂຽນຕາມສຽງເວົ້າ ເຊິ່ງມັນຖືກໝາຍຄວາມວ່າໄ ປແລວດຽວກັນກັບການຂຽນໂຕໂຟເນຕິກເນາະ ຄຳລາວເອີ້ນວ່າຕົວສັດທະອັກສອນ ຫຼືວ່າຂຽນຕົວ ອ່າ ຕົວສາກົນເນາະ ຂຽນຕົວສຽງສາກົນ ຫຼືວ່າອັນພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າໂຕໂຟເນຕິກ ແມ່ນບໍ່ ໂຕໂຟເນຕິກ ມັນ ມັນໄປລວງດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນໃນການຂຽນແບບນີ້ມັນຈະງ່າຍ ມັນງ່າຍແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈໂລດເນາະ ກໍແບບເຮົາເວົ້າເນາະ ຄືວ່າເຮົາ ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເອີ ຕົວຢ່າງ ເປັນຈັ່ງໃດ ອາຫານລົດຊາດແຊບບໍ່ ເຮົາ ຄຶດບໍ່ວ່າລົດຊາດນັ້ນມັນມາຈາກພາສາໃດ ເຮົາຄຶດບໍ່ ເຮົາເວົ້າ ເວລາເຮົາເວົ້າຮອດ ຄຳນີ້ມັນມາຈາກປາລີສັນສະກິດ ຄຳນີ້ມັນມາຈາກຝຣັ່ງ ພາສາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຫຍຸ້ງ ຄັນຄຶດໄປຈັ່ງຊັ້ນແຮງຫຍຸ້ງບັກໃຫ ຍ່ ເອີ ເຝີ ຕົວຢ່າງໄປກິນເຝີເນາະ ເອີ ບາງຄົນກໍວ່າເຝີມັນມາຈາກພາສາໃດເນາະ ເຮົາບໍ່ມີໃຜຄຶດເດ້ ເຝີກໍຮູ້ໂລດແຫຼະເນາະ ເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງ ກໍມີເປັນເສັ້ນ ແລ້ວກໍມີນ້ຳແກງ ມີຊີ້ນ ໝີ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ໝີ່ນີ້ກໍແ ມ່ນເນາະ ມາຈາກພາສາຈີນ ຕົວຢ່າງ ແມ່ນບໍ່ ຊີອິ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ນີ້ຖືວ່າເຮົາຢືມມາແລ້ວເຮົາກໍໃຊ້ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຄິດດອກ ເພາະວ່າມັນເປັນຄຳມາຈາກ ນອກຈາກນັກພາສາສາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ຮຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປະຫວັດຂອງພາສາ ພວກນີ້ເຂົາເຈົ້າຈະຄົ້ນຄວ້າ ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າຄຳນີ້ເຮົາຢືມມາຈາກພາສາໃດ ຄຳນີ້ເຮົາຢືມມາຈາກພາສາໃດຫັ້ນເດ ບັດເຮົາໃຊ້ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ເຮົາບໍ່ກ່ຽວດອກວ່າມັ ນມາ ເຄົ້າມາຈາກໃສ ເຮົາບໍ່ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ສົນເນາະ ດັ່ງນັ້ນການຂຽນເພິ່ນຈຶ່ງວ່າ ເອົາເວົ້າກັບຂຽນໃຫ້ມັນຄືກັນ ເຫັນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຂຽນຕາມສຽງທີ່ເຮົາເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ລົດ ເຮົາກໍວ່າລົດຈັກ ເຮົາຂຽນລົດຈັ ກ ຂີ່ລົດຈັກຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ເວລາເຮົາອ່ານ ເຂົ້າໃຈບໍ່ ກໍເຂົ້າໃຈເນາະ ເອີ ຫຼືວ່າ ໂອ້ ອາຫານນີ້ລົດຊາດແຊບ ບັດນີ້ລົດລົດຊາດແຊບກັບລົດຈັກ ມັນກໍຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ ເຖິງວ່າມັນຈະຂຽນຄືກັນລົດເນາະ ສະແດງ ວ່າເວລາຢູ່ໃນວັດຈະນານຸກົມຫັ້ນນະ ແຕ່ລະລົດມັນຈະມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ເຫັນບໍ່ ມັນຈະມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ມັນບໍ່ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດຽວ ລົດທີ 1 ອ່າ ແມ່ນຫຍັງ ເອີ ລົດທີໜຶ່ງ ກໍແມ່ນສິ່ງພາຫະນະທີ່ເຮົາຂີ່ ຕົວຢ່າງ ລົດທີ 2 ກໍແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມັນເຮົາແຕະດ້ວຍລີ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ມັນເວົ້າຕາມຫຼັກພາສາສາດ ຖ້າວ່າແມ່ນຜູ້ໃດໄດ້ຮຽນພາສາສາດແລ້ວ ຈະບໍ່ຂັດຂ້ອງຫຍັງຈັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເນາະ ເຈົ້ າ ເຈົ້າ ແລ້ວບັດນີ້ເນາະ ຈຸດທີ່ຄົນບໍ່ສົນໃຈພາສາລາວນີ້ຄືຫຍັງ ເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ອາຈານ ອາ ອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ໂຕນີ້ ເອີ ຄົນທີ່ວ່າບໍ່ສົນໃຈພາສາລາວນີ້ ຄິດວ່າ ພວກເຮົາເກີດມາລະກະແມ່ນ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍເນາະ ຢູ່ລ າວກະຮູ້ພາສາລາວ ເພາະວ່າພາສາລາວເປັນພາສາແມ່ເດ ແມ່ນບໍ່ ພາສາແມ່ກໍຄິດວ່າ ເອີ ໂຕເອງໄດ້ແລ້ວ ກໍມີແຕ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ລະກະບໍ່ຈຳເປັນຊິໄປລົງເລິກອີ່ສັງ ເນາະ ຮູ້ເນາະ ສາມາດສົນທະນາເ ຂົ້າໃຈ ລົມກັບຜູ້ໃດກໍເຂົ້າໃຈ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ສົນໃຈຄືອາຈານຈັ່ງຊີ້ ຍ້ອນຄວາມຮັກຄວາມມັກກໍຄົ້ນເນາະ ຢ່າງແລກແລ້ວ
ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເຮົາ ເຈົ້າ ເອີ ເວົ້າຕໍ່ເລີຍ ເວົ້າຕໍ່ກັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຍ້ອນວ່າອາຈານມັກ ອາຈານກໍຄົ້ນຄວ້າ ກໍຮູ້ ຜູ້ໃດມາຖາມຫຍັງ ອາຈານກໍຕອບໄດ້ ເນາະ ວ່າຄຳນີ້ມັນມາຈາກໃສ ເອີ ກໍຍົກເປັນປະໂຫຍກມາ ອ າຈານກໍ ເອີ ຕົວນີ້ ຕົວໃດເປັນອັນນັ້ນ ອ່າ ເປັນຄຳເຄົ້າ ຕົວໃດເປັນຄຳປະສົມ ຕົວໃດເປັນວະລີ ຕົວໃດເປັນປະໂຫຍກ ຕົວໃດເປັນຕົວຕັ້ງ ຕົວໃດເປັນຕົວສຳແດງ ຕົວໃດເປັນຕົວປະກອບ ອາຈານສາມາດອະທິບ າຍໄດ້ເບີດ ເພາະວ່າອາຈານຮຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຫັນບໍ່ ແລ້ວຜູ້ທີ່ບໍ່ບໍ່ໄດ້ ເອີ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາບໍ່ເກັ່ງເດີ້ພາສາລາວ ເຂົາກໍເກັ່ງ ແມ່ນບໍ່ ບາງຄົນນີ້ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແມ່ນບໍ່ ບໍ່ຮູ້ໜັງສືຄືແມ່ຂອງອາຈານນີ້ ເພິ່ນບໍ່ ຮູ້ໜັງສືເດ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນສາມາດລ້ຽງລູກ 6 ຄົນ ທຸກຄົນຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລເບີດ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ເອີ ແມ່ນລະ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຄິດວ່າພາສາລາວນີ້ ເຮົາໃຊ້ຊູ່ມື້ມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ບາດໄປຮຽນກະຫຍຸ້ງກັນບັກໃ ຫຍ່ເດ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ ຖ້າວ່າມັນແມ່ນເລື່ອງ ອ່າ ວິຊາການແລ້ວມັນຍາກໆ ເຈົ້າ ມາເບິ່ງບາງຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງພາສາລາວນີ້ມັນຄືຫຍັງ ເອົາ ເອົາເລື່ອງສະເໜ່ຂອງພາສາລາວນີ້ອາຈານ ສະເໜ່ຂອງພາສາລ າວບໍ່ ສະເໜ່ຂອງພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ມີໂຕງໂຕຍ ເຫັນບໍ່ ອືມ ໂຕງໂຕຍ ໂຕງໂຕຍ ເອີ ມີຄຳ ເຫັນບໍ່ ສຳນວນ ສຳນວນ ໂດຍສະເພາະໂຕງໂຕຍນີ້ແຫຼະ ໃນການໃຊ້ ເຫັນບໍ່ ອາ ໃນທາງດ້ານ ເລື່ອງກະວີຈັ່ງຊີ້ນ ະ ເວລາແຕ່ງກາບແຕ່ງກອນຈັ່ງຊີ້ ມັນຈະສາມາດ ມັນມີການສຳຜັດອັກສອນເນາະ ສຳຜັດພະຍັນຊະນະ ສຳຜັດສະຫຼະ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ນີ້ ອັນນີ້ຖືວ່າສະເໜ່ອັນໜຶ່ງ ອືມ ແລ້ວເວລາເວົ້າ ເວລາເຮົາຟັງຄົນເວົ້າ ທີ່ວ່າເ ວົ້າແບບມີໂຕງໂຕຍຫັ້ນນະ ໂອ້ ຄືວ່າຄັກ ຄືວ່າມ່ວນ ເຫັນບໍ່

ເນາະ ພາສາທາງການ ລະດັບ ເອີ ລະດັບຂອງພາສາ ພາສາທາງການ ພາສາເຄິ່ງທາງການ ພາສາແບບກັນເອງ ຖ້າວ່າພາສາແບບກັນເອງມ່ວນເດ້ ເອົາ ມ່ວນເດ້ ເອົາຍົກຍົກຍົກຕົວຢ່າງແບບກັນເອງໃຫ້ຟັ ງແດ່ອາຈານ ເອີ ແບບກັນເອງ ເອີ ຕົວ ເອີ ອາຈານຈະຍົກແຕ່ລະດັບເນາະ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ເອີ ພາສາທາງການທີ່ອາຈານຈະຍົກນີ້ແມ່ນເວລາເລື່ອງການກິນນີ້ນະ ເລື່ອງການກິນ ເອີ ຖ້າວ່າເປັນທາງການ ເພິ່ນຈະ ບອກວ່າ ອ່າ ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານເນາະ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງເນາະ ອັນນີ້ເຄິ່ງ ເອົາເຄິ່ງບັດນີ້ ບັດນີ້ເຄິ່ງທາງການ ອ່າ ຂໍເຊີນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ມາຮ່ວມ ພາເຂົ້າ ເຫັນບໍ່ ຮ່ວມພາເຂົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ແບບກັນເອງ ເອີ ມາກິນເດີ ມາກິນເດີ ມາມາມາກິນນຳກັນ ມາກິນນຳກັນ ເຫັນບໍ່ ມັນຈະບໍ່ຄືກັນເລີຍ ແລ້ວຄວາມ ຄວາມຮູ້ສຶກຫັ້ນນະ ມັນຈະຕ່າງກັນ ຖ້າວ່າລັກສະນະທາງ ການຫັ້ນ ຖືວ່າມັນລັກສະນະເຄັ່ງຂຶມເດ້ ແມ່ນບໍ່ ເອີ ມັນຕ້ອງ ມັນຕ້ອງເອົາຈັງເນາະ ຕ້ອງເອົາຈິງເອົາຈັງ ຕ້ອງໃຫ້ມັນຖືກເດ້ ໄວຍາກອນເວົ້ານະ ສຽງໃຫ້ມັນຖືກ ລະດັບກໍຕ້ອງໃຫ້ມັນຖືກ ເຫັນບໍ່ ຖ້າວ່າເຄິ່ງທາ ງການ ຄືອາຈານເວລາໄປສອນກໍແມ່ນລັກສະນະເຄິ່ງທາງການ ຄືພວກເຮົາລົມກັນດຽວນີ້ນະ ເຄິ່ງທາງການດຽວນີ້ ມັນມີທັງສັບທາງການ ສັບເຄິ່ງທາງການ ແລ້ວກໍບໍ່ເປັນທາງການແບບ ອື ແລ້ວບັດນີ້ແບບກັ ນເອງແຮງມ່ວນ ເນາະ ເອົາ ເອົາກັນເອງສຸດໆມັ່ງ ເອົາກັນເອງສຸດໆ ບາງເທື່ອກໍແມ່ນໃຊ້ເອີ້ນວ່າຄຳບໍ່ສຸພາບກໍມີ ລະດັບໃຊ້ຄຳແບບບໍ່ສຸພາບ ແຕ່ວ່າເປັນໝູ່ເປັນຫຍັງ ເອີ ບັດເວລາເວົ້າກັນນີ້ມັນມ່ວນເດ້ ແມ່ ນເຈົ້າ ແມ່ນບໍ່ ເອີ ມັນມ່ວນເດ້ ດັ່ງນັ້ນ ພາສາມັນມີລະດັບ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງຕີລວດກວດກ້ຽງວ່າຕ້ອງໃຫ້ໃຊ້ພາສາຄືກັນເບີດ ທຸກອັນນາສະຖານະການ ຕ້ອງໃຫ້ມັນແບບດຽວບໍ່ໄດ້ ເນາະ ເວລາມ່ວນເຈົ້າ ຕ້ອງໃຊ້ພາສາແບບໜຶ່ງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກໍຕ້ອງໃຊ້ພາສາແບບໜຶ່ງເນາະ ໃຫ້ມັນໃຊ້ລະດັບ ເຈົ້າ ເຫັນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ ຫຼາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ ໂອຍ ຄົນໄວລຸ້ນປັດຈຸບັນນີ້ແລ້ວແມ່ນໃຊ້ພາສາບໍ່ຖືກ ອັນໄວລຸ້ນຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້ າກໍມີພາສາສະເພາະກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ ພາສາ ເອີ ພາສາຂອງເຂົາ ເຫັນບໍ່ ແຕ່ລະຄົນ ບາງເທື່ອ ອັນພວກໂຄສົກນີ້ຄືກັນ ຢູ່ໃນເວລາລົມກັນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍມີພາສາສະເພາະ ຄືອຸ່ນແກ້ວກັບສຸພັດຕາອາດຈະມີພາສາ ສະເພາະຂອງຕົນເນາະ ຄືວ່າ ແມ່ນໆ ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈນຳ ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດ ບັດນີ້ເນາະ ແລ້ວອັນຕອນນີ້ ພາສາລາວໄດ້ຮັບອິດທິພົນແນວໃດຈາກພາສາຕ່າງປະເທດແດ່ເຈົ້າ
ເອີ ຄືວ່າພາສາລາວໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ທຳອິດທຳອອນພາສາລາວນີ້ບໍ່ທັນຮັບອິດທິພົນຈາກພາສາໃດ ພາສາລາວເປັນພາສາຄຳໂດດ ໝາຍວ່າທຸກໆຄຳເປັນພາສາພະຍາງ ເປັນຄຳພະຍາງດຽວເນາະ ຕົວຢ່າງ ພໍ່ ແມ່ ໄປ ມາ ລາ ຄອບ ອີ່ສັນຕ່າງໆນີ້ ອັນນີ້ມັນຄຳພະຍາງດຽວ ແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຢູ່ກັບ ອ່າ ຊົນ ຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາທີ່ແຕກຕ່າງ ບໍ່ແມ່ນພາສາຄຳໂດດແລ້ວ ຕົວຢ່າງພາສາໃນຕະກຸນມອນ-ຂະ ແມຈັ່ງຊີ້ ຂະເຈົ້າກໍມີສອງພະຍາງ ສາມພະຍາງຈັ່ງຊີ້ ລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເວລາຮັບຄຳມາຈາກພາສາປາລີ-ສັນສະກິດ ເວລານີ້ພາສາປາລີ-ສັນສະກິດ ຊຶ່ງເປັນພາສາໃນຕະກຸນອິນໂດ ເນາະ ອິນ ອິນໂດ-ເອີຣົບ ເ ຫັນບໍ່ ອ່າ ເປັນພາສາທີ່ມີຫຼາຍພະຍາງ ແລ້ວກໍເປັນພາສາຜັນປ່ຽນຄຳ ມັນມີການແຈກແວກ ເຫັນບໍ່ ເອີ້ນວ່າມີການແຈກ ມັນບໍ່ຄືພາສາເຮົາເດ້ ພາສາເຮົາບໍ່ມີການແຈກ ຂ້ອຍໄປ ເຈົ້າໄປ ລາວໄປ ເຫັນບໍ່ ສະບາຍ ບໍ່ຄືພາສາຝຣັ່ງ Je vais, Tu vas, Il va ແມ່ນບໍ່ Nous, Nous allons, Vous allez ອີ່ສັນຕ່າງໆ ອ່າ ມັນກໍຕ່າງພາສາ ເຫັນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ ໃນພາສາເຮົານີ້ ອ່າ ຫຼັງຈາກຄຳໂດດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພາສາປາລີ-ສັນສະກິດ ຮັບເຂົ້າມາແລ້ວ ຄຳສອງພະຍາງ ສາ ມພະຍາງກໍມີ ເຫັນບໍ່ ແລ້ວເວລາເຮົາຮັບມາ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຮັບມາແລ້ວເຮົາກໍໃຊ້ເລີຍ ຄຳວ່ານະຄະລະເນາະ ເຮົາກໍມາແປງເປັນນະຄອນ ເຫັນບໍ່ ອືມ ກີລາ ເຮົາກໍມາແປງເປັນກິລາ ເຫັນບໍ່ ມັນຂຶ້ນກັບສຽງປ າກຂອງເຮົາ ຫຼືວ່າ ລຽນ ເຫັນບໍ່ ຄຳວ່າທຸລຽນຫັ້ນນະ ມັນເຂົ້າມາແລ້ວກາຍເປັນທົ່ວລຽນເດ້ ໄດ້ຍິນແບບຊັ້ນຢູ່ເຈົ້າ ກາຍເປັນທົ່ວລຽນເລີຍ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະມັນ ເພາະມັນມີຄຳຂອງເຮົາ ອ່າ ມັນມີຄຳຂອງ ເຮົາ ແລ້ວມັນກໍໃຫ້ມັນເຂົ້າກັບລີ້ນຂອງເຮົາເວລາເຮົາເວົ້າ ເຫັນບໍ່ ອັນເຂົາວ່ານີ້ມັນ ອາຈານ ອັນເຂົາວ່າພາສາລາວນີ້ມັນເປັນພາສາຊອດກະຈານີ້ ໂຕນີ້ອາຈານເຫັນວ່າຈັ່ງໃດນີ້ ພາສາລາວເປັນພາສາຊ ອດກະຈາ
ເຈົ້າ ຖ້າວ່າເວົ້າໃຫ້ພາສາລາວເປັນພາສາຊອດກະຈາ ໝາຍຄວາມວ່າເອົາຢືມພາສານັ້ນພາສານີ້ມາໃຊ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ມັນກໍເປັນພາສາຊອດກະຈາທົ່ວໂລກເດ້ ທົ່ວໂລກ ເພາະວ່າທຸກພາສາບໍ່ມີ ອັນນັ້ນ ໝາຍຄ ວາມວ່າໃຊ້ແຕ່ພາສາຕົວເອງລອດຈອນ ແມ່ນບໍ່ ມັນຕ້ອງຢືມ ຢືມຄຳຈາກພາສາອື່ນ ແມ້ແຕ່ພາສາຝຣັ່ງ ກໍຍັງຢືມພາສາອັງກິດມາໃຊ້ ເອີ ພາສາອັງກິດກໍຍັງຢືມພາສາຝຣັ່ງໄປໃຊ້ ເຫັນເດ້ ອ່າ ມັນມີການຢືມໄປຢື ມມາ ເພາະວ່າມັນມີການພົວພັນກັນ ຄົນຢູ່ໃນໂລກເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ອັນເລື່ອງວ່າພາສາຊອດກະຈາທີ່ເພິ່ນໃຊ້ນະ ພາສາຊອດກະຈາ ໝາຍຄວາມວ່າຄຳໃນພາສາຕົວເອງມີແລ້ວ ພັດບໍ່ໃຊ້ ໄປໃຊ້ພາສາອື່ນ ຕົວຢ່າ ງ ເອີ ມື້ນີ້ນີ້ ອ່າ ມື້ນີ້ລະບໍ່ກິນເຂົ້າດອກ ອືມ ອືມ ແລ້ວບາງຄົນກໍວ່າ ເອີ ໄປເວົ້າເອົາຄຳອື່ນເນາະ ບໍ່ກິນເຂົ້າ ໝາຍວ່າ I I don't want to ອັນ ໝາຍຄວາມວ່າຜະສົມກັນ ເອົາພາສາອັງກິດມາຜະສົມພາສາລາວ ອັນນີ້ແຫຼະມັນພ າສາຊອດກະຈາ ເຫັນບໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າເວົ້າລາວປົນອັງກິດ ເວົ້າລາວປົນຕ່າງປະເທດແບບນັ້ນເນາະ ເຈົ້າ ເອີ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕົວຢ່າງຄື ຄຳລາວເຮົາມີຢູ່ແລ້ວເນາະ ຕົວຢ່າງວ່າທ່າອຽງນີ້ນະ ທ່າອຽງ ເຮົາ ພັດ ເພາະວ່າໄດ້ຟັງສື່ຂອງໄທວ່າໃຊ້ແນວໂນ້ມ ເຫັນບໍ່ ເຮົາກໍໄປໃຊ້ນຳເຂົາແນວໂນ້ມຫັ້ນນະ ທັງໆທີ່ວ່າຄຳເຮົາມີແລ້ວທ່າອຽງ ອ່າ ເວລານີ້ເຮົາໃຊ້ອັນນີ້ແຫຼະເຂົາເອີ້ນວ່າຊອດກະຈາເນາະ ເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນເ ພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊອດກະຈາ ຄຳເຮົາມີແລ້ວ ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ໃຊ້ນະ ຄຳເຮົາຕາຍເດ້ ຄຳເຮົາຕາຍ ມັນກໍເບິດໄປ ຄືຕົວຢ່າງ ອັນທີ່ອາຈານຊິຍົກອີກ ອ່າ ມີຫຍັງ ລົ້ມແຫຼວ ລົ້ມແຫຼວ ອືມ ລົ້ມແຫຼວນີ້ ເຮົາມີຢູ່ໃນວັດຈະນານຸກົມ ເຮົ າມີໃນວັດຈະນານຸກົມ ແຕ່ວ່າອາຈານບໍ່ໄດ້ຍິນໃຜໃຊ້ ເນາະ ອາຈານບໍ່ໄດ້ຍິນໃຜໃຊ້ ໄປໃຊ້ວ່າລົ້ມເຫຼວ ເຫັນບໍ່ ບັດນີ້ລົ້ມເຫຼວ ບັດລາບແຫຼວເປັນຫຍັງວ່າລາບເຫຼວໄດ້ ນັ້ນນະ ເຫັນບໍ່ ອາຈານໄປບອກວ່າພວກເ ຮົາຄວນໃຊ້ເປັນອັນນັ້ນລົ້ມແຫຼວຊະ ຫຼາຍຄົນຂັດຂວາງວ່າ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເວົ້າ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເວົ້າລົ້ມແຫຼວນະ ຂ້ອຍຕ້ອງເວົ້າວ່າລົ້ມເຫຼວ ອັນນີ້ເດ ເຈົ້າ ອັນນີ້ນີ້ກໍ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດນຳກັນວ່າ ຄຳເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ເ ຮົາກໍຕ້ອງໃຊ້ຄຳເຮົາ ຖ້າວ່າເຮົາລະດົມກັນໃຊ້ ມັນກໍຕິດນະ ມັນກໍຕິດສົບຕິດປາກເຮົາ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ນອກຈາກຖາມວ່າ ອາຈານນີ້ເປັນອາຈານສອນພາສາລາວ ແລະ ພົວພັນໃນການຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວໄປພ້ ອມໆກັນນີ້ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ຫຼື ຈັ່ງໃດເນາະໂຕນີ້ ແມ່ນແຫຼະ ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໄປນຳ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ອາຈານກໍເຮັດ ໝາຍຄວາມວ່າຄົ້ນຄວ້າຄຳສັບຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າກໍ ຕັ້ງແຕ່ ອ່າ 2022 2020 ເນາະ ຕັ້ງແຕ່ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ອາຈາ ນກໍໄດ້ຂຽນເລັກຂຽນນ້ອຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄຳວ່າສະບາຍດີ ຕົວຢ່າງເນາະ ວ່າມາຈາກໃສ ເຂົາເລີ່ມໃຊ້ຕອນໃດ ອາຈານກໍໄປຄົ້ນຄວ້າແລ້ວມາຂຽນເປັນບົດຄວາມ ແລ້ວທຳອິດກໍມາລົງຢູ່ Facebook ນີ້ລະໃຫ້ຄົນອ່ານ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກະຫຼາຍຄຳເນາະ ຂອບໃຈເດ້ ໃຊ້ຕອນໃດ ເວລາໃດ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄຳວ່າຂອບໃຈ ບາງຄົນກະຂຽນເປັນຂອບໃຈຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວອາຈານກະການ ອ່າ ວິເຄາະ ລະກະຂຽນເປັນບົດເປັນ ບົດ ລົງລົງລົງລົງ ມັນໄດ້ຫຼາຍແລ້ວ ພໍດີທາງ ອ່າ ສຳນັກພິມ ສຳນັກພິມດີບຸກ ເພິ່ນສົນໃຈ ເພິ່ນກະເລີຍວ່າ ຂໍ ອ່າ ຊື້ລິຂະສິດ ແລ້ວກະໄປພິມ ອັນນີ້ພິມເປັນເຫຼັ້ມ ເຈົ້າ ໜາ 600 ກວ່າໜ້າເດ້ ອື
ກະຖືວ່າ ກະຖືວ່າໂຕນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ໃນອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເນາະ ກະຂຽນມາເລີຍ ລະກະປັດຈຸບັນນີ້ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ອ່າ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຮົາກະເອົາມາໃຊ້ ແມ່ນບໍ່ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ແລ້ວພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ນອກຈາກຄົ້ນຄວ້າແບບນັ້ນ ກະຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມອີກ ຖືວ່າໃນປີ 2020 ອ່າ ພວກອາຈານກະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ໝາຍຄວາມວ່າສົມທຽບພາສາລາວພາສາໄທ ໂດຍສະເພາະຄຳທີ່ຄວາມໝາຍ ດຽວກັນ ແຕ່ໃຊ້ຄຳຕ່າງກັນ ແລະ ຄຳຄືກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ ເຫັນບໍ່ ພວກອາຈານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ອືມ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ວ່າພາສາລາວພາສາໄທ ເປັນພາສາທີ່ນອນຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັນ ອ່າ ລະກະມີຄວາມແ ຕກຕ່າງກັນກໍບໍ່ຫຼາຍເນາະ ເຈົ້າ ແລ້ວ ອັນ ແລ້ວທາງຄະນະກຳມະການຂອງອາຈານ ເຈົ້າ ອັນ ສິມີໂຄງການແນວໃດອີກບໍ່ໃນຕໍ່ໜ້າ
ໂອ ຖືວ່າຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານເນາະ ປັດຈຸບັນນີ້ ອາ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການນີ້ກໍໄດ້ ອາ ເຮັດສຳເລັດ ເຮັດສຳເລັດ ໝາຍຄວາ ມວ່າ ຮ່າງ ຮ່າງຂອງ ອາ ຫຼັກການພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ພາສາລາວ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຫັ້ນກະແມ່ນຈະເວົ້າເຖິງການໃຊ້ຕົວອັກສອນ ການໃຊ້ຄຳເນາະ ການໃຊ້ປະໂຫຍກ ການໃຊ້ວະລີ ແລ້ວກະແມ່ນກາບກອນ ຖືວ່າຄົບເ ນາະ ຄົບ ຊຶ່ງວ່າຈະນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃນໄວໆນີ້ ສະເພາະ ເພາະ ຕົວນີ້ ແລ້ວກະ ອີກຄຳຖາມໜຶ່ງ ເອີ ແລ້ວກະອັນດຽວກັນນັ້ນເນາະ ໂອ ກໍຍັງມີ ເອີ ວັດຈະນານຸກົມສະບັບສົມບູນເນາະ ສະບັບສົມບູນ ຊຶ່ງປັດຈຸ ບັນນີ້ຢູ່ໃນຄະນະພວກເຮົາຫັ້ນ ຊຶ່ງວ່າມີ 15 ທ່ານ ກະໄດ້ເຮັດສຳເລັດເບິດແລ້ວ ພຽງແຕ່ວ່າຈະໄດ້ມາ ອາ ລວມກັນ ກະຄາດກະວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດຮ່າງໃນປີນີ້ລະ ແລ້ວກະປີ 2025 ໃຫ້ສຳເລັດ ເຈົ້າ ເນາະ ວັດຈະນານຸ ກົມສະບັບສົມບູນ ເຈົ້າ ຈະໃຫ້ຄຳຕອບ ຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ຈະໃຫ້ຄຳຕອບສຳລັບນັກສຶກສາ ນ້ອງໆນັກຮຽນແນວໃດ ວ່າການຮຽນພາສາລາວນີ້ ຈົບອອກມາແລ້ວ ສິໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ຄວນທີ່ ທີ່ວ່າ ເອີ ຈົບອອກມາແລ້ ວ ອາດຈະໄດ້ແຕ່ໄປສອນ ອາ ເປັນອາຈານສອນພາສາຢ່າງດຽວ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຂະແໜງການໃດແດ່ ອາ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດຮຽນຈົບພາສາລາວນີ້ເນາະ ອັນທຳອິດ ກໍສາມາດໄປເປັນອາຈານສອນພາສາລາວ ສ າມາດໄປເປັນນັກຂ່າວ ເຈົ້າ ເນາະ ເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງກໍໄດ້ ເຮັດຢູ່ໜັງສືພິມກໍໄດ້ ສາມາດເປັນບັນນາທິການໄດ້ເນາະ ແລະ ສາມາດໄປເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການ ອາ ກວດແກ້ກ່ ຽວກັບພາສາລາວ ບ່ອນໃດທີ່ວ່າເຮັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳນັກພິມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຕ້ອງການ ຜູ້ທີ່ຈົບພາສາລາວເນາະ ອືມ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ກໍຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ເກັ່ງເນາະ ຄົ້ ນຄວ້າໃຫ້ເລິກ ຕ້ອງໃຫ້ມັນເກັ່ງ ເວລາໄປເຮັດວຽກຈຶ່ງຈະບໍ່ມີບັນຫາເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ອາຈານບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອງພາສາລາວເທົ່ານັ້ນ ທຸກໆວິຊາ ຖ້າວ່າເຮົາຮຽນ ເຮົາມັກ ເຮົາມັກແລ້ວ ເຮົາກະຮຽນໄດ້ ຮຽນມ່ວ ນ ກໍຖືວ່າ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຊອກອາຊີບໄດ້ ເນາະ ເວລາໄປສຳພາດ ເພິ່ນກໍຕິດໃຈເຮົາໂລດເນາະ ລະຖ້າວ່າແມ່ນເຮົາສາມາດຕອບໄດ້ ເວົ້າ ເພິ່ນກໍເລືອກເຮົາ ເອົາເຮົາຫັ້ນລະ ເພິ່ນບໍ່ເລືອກໃຜດ ອກ ຖ້າວ່າເຮົາສາມາດວຽກ ເອີ ຮຽນພາສາລາວດີບໍ່ ດີ ອາຈານ ສະເພາະອາຈານນີ້ມັນດີ ແລ້ວກໍບັນດານ້ອງໆລູກຫຼານ ຖ້າວ່າໄດ້ມີໂອກາດຮຽນ ກໍຕ້ອງຮຽນໃຫ້ສຸດເນາະ ຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ ເສັງໃຫ້ໄດ້ເນາະ ຕ້ອ ງໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ເກັ່ງໆໂລດ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືວ່າ ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ຮຽນແລ້ວໃຫ້ມັນໄດ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ພາສາລາວ ບໍ່ວ່າອາຊີບໃດກໍແລ້ວແຕ່ ເຮັດໃຫ້ມັນເຖິງ ແລ້ວມັນກໍໄດ້ວຽກເອງຊັ້ນເນາະ ຖືກຕ້ອງ ເຈົ້ າ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບດາ Podcast ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈອາຈານແສງຟ້າ ໂຫຼານຸ ທີ່ມາໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພາສາລາວ ກັບລາຍການພວກເຮົາ ຂອບໃຈອາຈານຫຼາຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍອາ ຈານ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ສຸພັດຕາ ຫຼັງຈາກຟັງແລ້ວ ໂອ ຫຼັງຈາກຟັງແລ້ວ ກະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງເນາະ ວ່າພາສາລາວນີ້ມາແຕ່ໃສ ຮຽນແລ້ວບໍ່ໜ້າເບື່ອ ຮຽນແລ້ວແຮ່ງຢາກຮຽນອີກ ຄືອາຈານເພິ່ນເລົ່າສູ່ຟັງຫັ້ນ ແຫຼະເນາະ ຄືສິ່ງໜຶ່ງທີ່ ທີ່ຕິດໃຈກໍຄືວ່າ ອ່າ ຄັນວ່າຮຽນເຖິງໆແທ້ໆນະ ມັນກໍມີວຽກເຮັດຫຼາຍຂະແໜງການ ເຂົາເຈົ້າກໍຈ້າງ ແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງການຮຽນພາສາລ າວ ແມ່ນແລ້ວເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລຄ໌ ກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປເນາະວ່າ ສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ໄດ້ທີ່ Apple YouTube Podcast ແລະ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບ ຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ